ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງ www.facebook.com ຂີດຖັດ SBS Lao ແລ້ວຟັງພາກລາຍການພາສາລາວ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນນຳ
ອາການອັນບໍ່ປົກກະຕິໃນການກິນອາຫານການກິນ ມັນເປັນແນວໃດວະ ນັກຄົ້ນຄວ້າອົດສະຕຣາລີກຳລັງຊອກເອົາອາສາສະໝັກ 3,500 ຄົນ ທີ່ມີການປະສົບການກັບບັນຫາການກິນອາຫານການກິນ ເພື່ອນຳໄປເຂົ້ າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງວ່າອາການດັ່ງກ່າວເກີດມາຈາກ genetic ຫຼືບໍ່ ການຮູ້ການຊາບເຖິງ genetic ຂອງອາການດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນການຊົດຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ວ່າໃຜເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງກັບທີ່ຈະເປັນອາການດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແ ລ້ວຈະຊົດຊ່ວຍໃຫ້ມີວິທີການປ້ອງກັນມັນໄດ້ Stephanie Peck ຖືກຝຶກຫັດເປັນນັກຮ້ອງໂອເປຣາ ແຕ່ຖືກກວດເຫັນເປັນອາການທີ່ຮຽກວ່າ anorexia ໃນເມື່ອໄດ້ອາຍຸ 15 ປີ anorexia ແມ່ນການບໍ່ຢາກກິນອາຫານການກິນຕາມປົກກະຕິ ຍານາ ງເປັນອາການດັ່ງກ່າວມານານກວ່າ 10 ປີແລ້ວ ການຮູ້ວ່າເປັນ anorexia ສາມາດຜ່ອນຄາຍກ່ຽວກັບ genetic ທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນມັນຂຶ້ນມາ ຍານາງ Peck ເວົ້າວ່າ ການຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບ anorexia ຄົງມີຜົນສະທ້ອນໃສ່ genetic ແລະ ຈະເປັນການບັນ ເທົາຍານາງ ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງຍານາງ ສະຖາບັນການຄົ້ນຄວ້າການແພດອັນໜຶ່ງທີ່ນະຄອນ Brisbane Queensland ປະເທດ Australia ມີບົດບາດອັນສຳຄັນກັບຄະນະສາກົນນານາຊາດຄະນະໜຶ່ງ ທີ່ໃນປີກາຍນີ້ 2019

ພວກເພິ່ນຫວັງວ່າຈະພົບເຫັນວິທີການການປິ່ນປົວໄດ້ ແຕ່ກະທັ່ງບໍ່ມີຢູກຢາໃດໆທີ່ສາມາດປິ່ນປົວອາການດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍຕາມ ໃນທີ່ສຸດການຄົ້ນຄວ້ານີ້ມີຢູ່ວ່າ ດັອກເຕີຈິດປະສາດ Sarah Maguire ເວົ້າວ່າ ການເຂົ້າຈິດເຂົ້ າໃຈຈີນຕ່າງໆນັ້ນ ຈະສາມາດຊົດຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ຈັກຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆໄດ້ ນັກຄົ້ນຄວ້ານັ້ນກຳລັງຢາກໄດ້ອາສາສະໝັກ 3,500 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມການສຶກສາເບິ່ງນັ້ນ ທີ່ເປັນຈຳນວນເລັກໆນ້ອຍໆ ໃນການທຽບເທົ່າ ກັບຄົນໃນປະເທດ Australia ທີ່ຖືກກະວ່າເປັນ anorexia ໜຶ່ງຄົນຈາກແຕ່ລະ 20 ຄົນ ຄົນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້ານັ້ນສາມາດປະກອບເອກະສານແລ້ວ ຈະໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ເພື່ອກວດເບິ່ງນ້ຳລາຍຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນ
ທ່ານຊອກຟັງ ແລະໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະໂອ້ລົມແຮງໄດ້ ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ